بۈگۈنكى ئاڭلىتىشىمىزنىڭ قىسقىچە مەزمۇنلىرىدىن ۋاقىپ بولدۇڭلار. تۆۋەندە دىققىتىڭلار تەپسىلىي مەزمۇنلىرىدا بولسۇن. بۇنىڭدا ئالدى بىلەن خەۋەرلەر سەھىپىمىز دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. خەۋەرلەرنى ئىرادە تەييارلىغان. مۇتەخەسسىسلەر خىتاي ئىقتىسادىدىكى چۆكۈشنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلىمۇ داۋام قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن سىي ئەن ئەن تېلېۋىزىيەسىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە، ئىككى مىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى يىلى خىتاي ئۆز ئىقتىسادىنى ئوڭشاپ، يەر شارى تەرەققىياتىنىڭ مۇنازىرە تەلەپ قىلمايدىغان موتورى بولۇشتەك رولىنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشنى ئۈمىد قىلغان بولسىمۇ، لېكىن ئەكسىنچە ئۇ خەلقئارا پۇل فوندى تەشكىلاتى تەرىپىدىن دۇنيا مەھسۇلات مىقدارىنى كەينىگە سۆرەۋاتىدۇ دەپ ئاتىلىدىغان دەرىجىگە چۈشۈپ قالغان. خىتايدىكى ئۆي مۈلۈك كىرىزىسى، ئىستېمالنىڭ تۆۋەنلىشى ۋە ياشلارنىڭ ئىشسىزلىق نىسبىتى قاتارلىق مەسىلىلەر تۈپەيلىدىن ئىقتىسادشۇناسلار خىتاينىڭ بۇ يىللىق ئىقتىسادىنىڭ ئېشىش نىسبىتىنىڭ يەنىلا كوۋىد يۇقۇمىدىن ئىلگىرىكى مەزگىلگە قايتالمايدىغانلىقىنى مۆلچەرلىگەن ئۇلار خىتاينىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلدىكى ئىقتىسادىي تەرەققىيات ئەھۋالىدىنمۇ ياخشى خەۋەر يوقلۇقىنى ئۇنىڭ بۇنىڭدىن كېيىنكى نەچچە يىلدا ئۆز جايىدا توختاپ قېلىشى مۇمكىنلىكىنى مۆلچەرلىگەن سىي ئەن ئەننىڭ ئېيتىشىچە بۇ ئىقتىسادشۇناسلار ئوتتۇرىچە كىرىم تۇزىقى دەپ ئاتايدىغان يەنى يېڭىدىن گۈللىنىۋاتقان ئىقتىسادىي گەۋدىلەر نامراتلىقتىن تېز تەرەققىي قىلىپ يۇقىرى كىرىملىق ئورۇنغا ئېرىشىشتىن بۇرۇنلا ئۆز جايىدا قاپسىلىپ قالىدىغان ئەھۋالغا يولۇقىدىكەن بلومبېرگ خەۋەرلەر تورىنىڭ بۈگۈنكى خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە ئامېرىكىدىكى گولدمان ساچس گۇرۇھى مورگان ستانلې ۋە يۇ بى ئەس گۇرۇھى قاتارلىق ئون مەبلەغ سېلىش بانكىسى ۋە ئاكسىيە ۋاسىتىچىسىنىڭ خىتاي ھەققىدىكى ئورتاق تونۇشى بولسا خىتاينىڭ ئۆي مۈلۈك ساھەسىدىكى كاساتچىلىقىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمە تۆتىنچى يىلىمۇ داۋاملىشىدىغانلىقى ئىقتىسادنىڭ ئېشىشى ئاستىلايدىغانلىقى ھۆكۈمەتنىڭ بۇ ساھەنى مۇقىملاشتۇرۇش تىرىشچانلىقىنىڭ كاساتچىلىقنى ئەسلىگە كەلتۈرۈشكە يەتمەيدىغانلىقىدىن ئىبارەتكەن خىتاي دائىرىلىرى چېگرا رايونلاردا ئارخېئولوگىيىلىك قېزىلمىلارنىڭ ياردىمى ئارقىلىق جۇڭخۇا مىللىتى ئورتاق گەۋدىسى مىللەتلەرنىڭ بىر گەۋدىلىشىشىنى ئىلگىرى سۈرۈشنى تەلەپ قىلغان خىتاي خەۋەرلەر تورى يىگىرمە سەككىزىنچى دېكابىر كۈنى تارقاتقان خەۋەردىن قارىغاندا يېقىندا خىتاي ئارخېئولوگىيە جەمئىيىتى خىتاي ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيىسى ئارخېئولوگىيە ئىنستىتۇتى قاتارلىق ئورۇنلار بىرلىشىپ بېيجىڭدا مەخسۇس چېگرا رايون ئارخېئولوگىيە ئىلمىي مۇھاكىمە يىغىنى ئاچقان يىغىندا چېگرا رايونلارنىڭ تارىخى ۋە مەدەنىيىتىنىڭ خىتاي مەدەنىيىتىنىڭ مۇھىم تەركىبىي قىسمى ئىكەنلىكى تەكىتلىنىشى بىلەن بىرگە ئارخېئولوگىيىنى قانداق قىلغاندا سىياسەتكە ماسلاشتۇرۇپ خىتاي ھۆكۈمىتى تەشەببۇس قىلىۋاتقان تارىخ ۋە مەدەنىيەت ئېڭىنى بەرپا قىلغىلى بولىدىغانلىقى ھەققىدە كۆرسەتمە بېرىلگەن بولۇپمۇ ئۇلار ھازىرغىچە چېگرا رايونىدا قېزىۋېلىنغان ئارخېئولوگىيىلىك قېزىلمىلارنىڭ خىتاينىڭ كۆپ خىل ۋە بىر گەۋدىلەشتۈرۈلگەن ئەندىزىسىنىڭ شەكىللىنىشىنى مۇھىم پاكىت بىلەن تەمىنلەيدىغانلىقى جۇڭخۇا مىللەتلىرى ئارىسىدىكى ئالماشتۇرۇش ۋە بىرلىشىشنىڭ شاھىتى ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ مۇنداق دېگەن. چېگرا رايون ئارخېئولوگلىرى يېڭى دەۋر ھاۋالە قىلغان يېڭى مەدەنىيەت بۇرچىنى باتۇرلۇق بىلەن زىممىسىگە ئېلىشى چېگرا رايون ئارخېئولوگىيىسىنىڭ ئالاھىدىلىكى ۋە مۇھىملىقىنى تولۇق چۈشىنىشى كېرەك تارىخىي پاكىتلارنى ئارخېئولوگىيىلىك جىسىملار ۋە مەدەنىيەت يادىكارلىقلىرىنى قېزىپ ۋە ئۈنۈملۈك ئىشلىتىپ مىللەتلەرنىڭ تارىخقا بولغان توغرا كۆز قارىشىنى توغرا بولغان دۆلەت مىللەت ۋە مەدەنىيەت قارىشى تۇرغۇزۇشى كېرەك خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىنقى يىللاردىن بۇيان ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئارخېئولوگىيىلىك تېپىلمىلارنى ئۆزلىرىنىڭ سىياسىي تەشۋىقاتلىرىغا تەتبىقلاش ھەرىكىتىنى كۈچەيتكەن ئىدى بۇنىڭ بىلەن تەڭ خىتاي ئاخباراتلىرىدا تۈرلۈك ئارخېئولوگىيىلىك قېزىلمىلارنىڭ تېپىلغانلىقىغا ئائىت خەۋەرلەرمۇ كۆپەيگەن بۇ خەۋەرلەردە بۇ يادىكارلىقلارنىڭ شىنجاڭنىڭ ئەزەلدىن خىتاينىڭ بىر قىسمى بولۇپ كەلگەنلىكىنىڭ دەلىلى ئىكەنلىكى ئىلگىرى سۈرۈلگەن ئىدى خىتاي دائىرىلىرى قەشقەردە قۇرغان ئەركىن سودا سىناق رايونىنىڭ ئىمپورت ئېكسپورت ئومۇمىي قىممىتىنىڭ ئالدىنقى ئون بىر ئاي ئىچىدە يېڭى يۇقىرى نۇقتا يارىتىپ قىرىق بەش مىليارد سوم يەنى تەخمىنەن ئالتە يېرىم مىليارد دوللار ئامېرىكا دوللىرىدىن ئاشقانلىقىنى خەۋەر قىلغان خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىندا ئۇيغۇر رايونىدا ئەركىن سودا سىناق رايونى قۇرۇلۇشىنى يولغا قويۇپ ئۈرۈمچى قەشقەر

خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ باشقۇرۇشىدىكى تەڭرىتاغ تورىنىڭ خەۋىرىدە دېيىلىشىچە خىتاي دائىرىلىرى يەنە ئەركىن سودا رايونىنىڭ قەشقەر رايونى يۇقىرى سۈپەتلىك تەرەققىياتىغا يېتەكچىلىك قىلىش فوندىنى ئىشقا كىرىشتۈرگەن بولۇپ قەشقەر ئەركىن سودا رايونىغا بەش مىليارد سوم مەبلەغ سېلىنغان خەۋەردە ئېيتىلىشىچە بۇ مەبلەغ قەشقەر ئەركىن سودا رايونىدىكى كەسىپلەرنىڭ تەرەققىياتىغا ياردەم بېرىش ۋە بۇ رايونغا ئورۇنلاشقان شىركەتلەرگە ياردەم بېرىشنى مەقسەت قىلىدىكەن خىتاي دائىرىلىرى يېقىنقى مەزگىللەردە ئۇيغۇر ئېلىنىڭ ئۈرۈمچى، قەشقەر، قورغاس قاتارلىق جايلىرىدا ئاتالمىش ئەركىن سودا رايونىنى قۇرۇپ، تاشقى سودا ئېكسپورتىنى ئوتتۇرا ئاسىيا، جەنۇبىي ئاسىيا، غەربىي ئاسىيا ۋە ئافرىقا دۆلەتلىرىگە يۈزلەندۈرۈۋاتقانلىقى مەلۇم. ئۇيغۇر ئېلى ۋەزىيىتىنى كۆزىتىۋاتقان كۆزەتكۈچىلەر بۇ يۈزلىنىشنى غەرب دۆلەتلىرى ئۇيغۇر مەجبۇرىي ئەمگىكىگە قارشى يولغا قويغان جازا ۋە چەكلىمىلەرنى بىرلەشتۈرگەن ھالدا، خىتاي شۇنىڭ سەۋەبىدىن تارتقان زىيانلىرىنى باشقا رايونلار ئارقىلىق تولدۇرۇشقا ئۇرۇنۇۋاتقان بولۇشى مۇمكىن دەپ قارىماقتا. ئەنگلىيەدە چىقىدىغان گاردىيەن يەنى مۇھاپىزەتچى گېزىتى خىتاينىڭ شىنجاڭدىكى لاگېرلىرىدىن ھايات قالغانلار ماۋزۇلۇق رەسىملىك خەۋەر سەرلەۋھىسى ئېلان قىلىپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر ئېلىدە يولغا قويۇۋاتقان ۋەھشىيلىكلىرىنىڭ ھېلىھەم داۋام قىلىۋاتقانلىقىنى يەنە بىر قېتىم دۇنيا جامائەتچىلىكىنىڭ سەمىگە سالغان يىگىرمە سەككىزىنچى دېكابىر كۈنى ئېلان قىلىنغان بۇ رەسىملىك خەۋەر سەرلەۋھىسىدە لاگېرلاردىن چىققاندىن كېيىن ئۇيغۇر ئېلىگە قوشنا بولغان قازاقىستانغا چىقىپ پاناھلانغان ياكى يېقىنلىرى لاگېرلارغا قامالغان ئۇيغۇر ۋە قازاق شاھىتلارنىڭ كەچۈرمىشلىرى قىسقىچە تونۇشتۇرۇلۇش ئارقىلىق لاگېرلاردىكى ئىنسان قېلىبىدىن چىققان قىيىن قىستاقلار جىنسىي زوراۋانلىق، مېڭە يۇيۇش ھەرىكىتى، مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە بۇلار كەلتۈرۈپ چىقىرىۋاتقان ھەر خىل ئىجتىمائىي ئاقىۋەتلەر سۈرەتلەپ بېرىلگەن. شۇلارنىڭ بىرىدە قازاقىستاندىكى بىر دوختۇرخانىدا ئىچكى ئاجراتما دوختۇرى بولۇپ ئىشلەيدىغان بىر دوختۇر زىيارەت قىلىنغان بولۇپ، ئۇ ئۆزىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلدىن بۇيان تەخمىنەن ئەللىك نەپەر لاگېر شاھىتىنى تەكشۈرگەنلىكىنى، بۇلار ئارىسىدا مەيلى ئەر مەيلى ئايال بولۇشىدىن قەتئىينەزەر كۆپىنچىسىدە پەرزەنتلىك بولالماسلىق مەسىلىسىنىڭ مەۋجۇتلۇقىنى بىلدۈرگەن بۇ دوختۇر سۆزىدە بۇ ئەھۋالنىڭ بىمارلار لاگېردا ئۇچرىغان زوراۋانلىقلار ھەمدە ئۇلارغا لاگېرلاردا بېرىلگەن نامەلۇم دورىلار بىلەن مۇناسىۋىتى بولۇشى مۇمكىنلىكىنى ئېيتقان رەسىملىك خەۋەردە يەنە قازاقىستاندىكى بۇ شاھىتلار ئارىسىدا كۆرۈلگەن ئېغىر روھىي زەربە ئائىلىلەرنىڭ پارچىلىنىشى يىلتىزىنى يوقىتىشتەك باشقا نۇرغۇن ئىجتىمائىي مەسىلىلەرمۇ بايان قىلىنغان مۇھاپىزەتچى گېزىتىدىكى بۇ رەسىملىك خەۋەر سەرلەۋھىسىدە خىتاينىڭ شىنجاڭ رايونى دېگەن سۆزىنىڭ يېڭى چېگرا دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدىغان مۇستەملىكە ئاتالغۇسى ئىكەنلىكى ئادەتتە ئۇ يەردە ياشايدىغان كىشىلەرنىڭ بۇ زېمىننى شەرقىي تۈركىستان دەپ ئاتايدىغانلىقى خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ ئۇلارنىڭ ئەنئەنىسىنى بۆلگۈنچىلىكنىڭ ئىسپاتى دەپ قاراپ لاگېرلارغا قامىغانلىقىنى ئەسكەرتكەن ئەنگلىيەدە چىقىدىغان كۈندىلىك چولپان گېزىتىنىڭ يىگىرمە تۆتىنچى دېكابىر كۈنى بەرگەن خەۋىرىدىن قارىغاندا يېقىنقى بىر قانچە ھەپتىدە دۇنيا مىقياسىدا كوۋىد ۋىرۇسى قايتا يامراۋاتقان بولۇپ جي ئەن بىر تىپلىق يېڭى ۋىرۇس ئىنسانلارنى ساراسىمىغا سالماقتا ئىكەن خىتايدا بولسا جەسەت كۆيدۈرۈش ئورۇنلىرى يىگىرمە تۆت سائەت ئىشلەشكە باشلىغان بۇنىڭدىن خىتايدىكى كوۋىد يۇقۇمىدىن ئۆلۈۋاتقانلارنىڭ كۆپىيىۋاتقانلىقى مەلۇم بولماقتا خەۋەرلەردە ئېيتىلىشىچە ئالدىنقى ئايدا جي ئەن بىر تىپلىق يېڭى ۋىرۇس پۈتۈن دۇنياغا يامراشقا باشلىغان بولۇپ ئەنگلىيە ۋە خىتاينى ئۆز ئىچىگە ئالغان نۇرغۇن دۆلەتلەردىكى ئاساسلىق ۋىرۇس بولۇپ قالغان دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتىنىڭ ئەڭ يېڭى دوكلاتىغا ئاساسلانغاندا بۇ يېڭى تىپتىكى ۋىرۇس كونا ۋىرۇسنىڭ ئۆزلۈكىدىن شەكىل ئۆزگەرتكەن تۈرى ئىكەن دوكلاتتا مۇنداق دېيىلگەن يېقىنقى بىر قانچە ھەپتىدە جي ئەن بىر تىپلىق ۋىرۇسنىڭ نۇرغۇن دۆلەتلەردە بايقالغانلىقى ھەم دۇنيا مىقياسىدا يۇقۇملانغۇچىلارنىڭ تېز كۆپىيىۋاتقانلىقى مەلۇم قىلىندى بۇ ۋىرۇس تېز سۈرئەتتە يامرىغانلىقى ئۈچۈن دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتى ئۇنى بۇرۇنقى كوۋىدنىڭ يېڭى ۋارىيانتى يەنى ئانا كوۋىدنىڭ يېڭى تۇغۇندىسى دەپ ئىزاھلىدى بۇ خەۋەردە يەنە خىتايدىكى ئەھۋالنىڭ ئېغىرلىقى كۆرسىتىلگەن بولۇپ خېنەندىكى بىر خىتاينىڭ مەلۇماتىغا قارىغاندا يەرلىك ھۆكۈمەتنىڭ كونتروللۇقىدىكى جەسەت كۆيدۈرۈش ئورۇنلىرى ئالدىراش بولۇپ كەتكەن جۇ فامىلىلىك بۇ خىتاي مۇنداق دېگەن دەپنە ئىدارىسىدا سەككىز جەسەت كۆيدۈرۈش ئورنى بار ھەر كۈنى يىگىرمە تۆت سائەت جەسەت كۆيدۈرىدۇ بۇ بەكمۇ قورقۇنچلۇق دەپنە ئىدارىسىدىكى جەسەت قويۇش ئورنى ئاممىنىڭ ئېھتىياجىنى قامدىيالمايدۇ ئۆتكەن ئۈچ يىلدا شەخسلەر ئاچقان دەپنە قىلىش شىركەتلىرى ئىش باشلىدى ئىش ئوقىتى بەك راۋاج تاپتى چۈنكى ئۆلگەنلەرنىڭ سانى تېز كۆپەيدى ھازىر جەسەت كۆيدۈرۈش ئورۇنلىرى ھەر كۈنى جەسەت كۆيدۈرمەكتە كۆيدۈرۈشنى ساقلاپ تۇرغان جەسەتلەر توڭلىتىش ئۆيىگە قويۇلىدۇ جەسەت كۆيدۈرۈش نۆۋىتىنى ساقلاش ۋاقتىمۇ خېلى ئۇزۇن خەۋەردە بېرىلگەن مەلۇماتقا ئاساسلانغاندا خىتايدا ھازىر بىر يۈز ئون سەككىز مىڭ توققۇز يۈز يەتمىش يەتتە ئادەم يېڭى كوۋىد ۋىرۇسى بىلەن يۇقۇملانغان بولۇپ يەتتە مىڭ بەش يۈز ئەللىك يەتتە ئادەمنىڭ ئەھۋالى خەتەرلىك ئىكەن ھالبۇكى خىتاي تەرەپ قانچە ئادەمنىڭ ئۆلگىنىدىن تېخىچە مەلۇمات بەرمىگەن ھىندىستاندىمۇ ئەھۋال ئېغىر ئىكەن ئەمما ھىندىستاندىكى ئالاقىدار مەسئۇللار ھازىرچە چوڭ مەسىلە يوق دەپ ۋەزىيەتنى نورمال كۆرسىتىشكە ئۇرۇنغان

بۇنىڭدا ئۆز مۇخبىرلىرىمىز ۋە ھەر قايسى ئەللەردە تۇرۇشلۇق ئىختىيارىي مۇخبىرلىرىمىز تەييارلىغان ئۇيغۇرلارنىڭ سىياسىي، ئىقتىساد، مەدەنىيەت، ئىجتىمائىي ۋە ئېقىم مەسىلىلىرىگە مۇناسىۋەتلىك تەپسىلىي خەۋەر، خەۋەر ئانالىزى، سۆھبەت، مەخسۇس پىروگراممىلار دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.

خىتاي دۇنيادىكى ئىسلام ۋەھىمىسى ئەڭ ئېغىر دۆلەت دەپ ئەيىبلەنسىمۇ، لېكىن مۇسۇلمان ئەللىرى نېمە ئۈچۈن بۇ رېئاللىقنى كۆرمەسكە سالىدۇ؟ ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ يېقىندا ئېلان قىلغان بۇ ھەقتىكى دوكلاتى بۇنىڭ سەۋەب نەتىجە مۇناسىۋەتلىرىنى ئۇيغۇرلار مەسىلىسى نۇقتىسىدىن شەرھلەپ بۇنى پەرقلىق نۇقتىلاردىن ئانالىز قىلغان ئۆتكەن ھەپتە بۇ دوكلاتنىڭ مالاي تىللىرىدا ئېلان قىلىنىشى ئۇيغۇرلارنىڭ رېئاللىقىنى مۇسۇلمان ئەللەرگە بولۇپمۇ مالايزىيا ھىندونېزىيەگە تونۇشتۇرۇشتىكى مۇھىم قەدەم دەپ قارالماقتا. تۆۋەندە بۇنىڭ تەپسىلاتىنى ئۆز مۇخبىرىمىز ئەركىندىن ئاڭلايسىلەر. ئىسلام ۋەھىمىسى ھەققىدە سۆز بولغاندا مۇتلەق كۆپ قىسىم مۇسۇلمانلارنىڭ ئەقلىگە دەرھال غەرب دۇنياسى كېلىدۇ. ھەتتا بەزى غەرب دۆلەتلىرىدىكى بىر قىسىم شەخسلەرنىڭ ئىسلامغا قارشى شەخسىي ھەرىكەتلىرىنىڭمۇ مۇسۇلمان ئەللىرىدە ئاممىۋى ياكى دۆلەتلەرنىڭ دىپلوماتىك نارازىلىقلىرىنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغانلىقىمۇ بىر ھەقىقەت. ھالبۇكى، خىتاي جەمئىيىتىدىكى ئىسلام دىنىغا ۋە مۇسۇلمانلارغا قارشى ۋەھىمە، بۇنىڭ ھۆكۈمەت سىياسىتى شەكلىنى ئالغان ئۇيغۇر رايونىدىكى ئىسلامنى كەڭ كۆلەمدە چەكلەش، ئۇيغۇرلارنى ئىسلام دىنىغا باغلىغان ھالدا باستۇرۇش، مەسچىتلەرنى چېقىش، ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش قاتارلىقلارنىڭ رەسمىي دۆلەت سىياسىتىگە ئايلىنىشىنىڭ ھېچقانداق ئىنكاس قوزغىمايۋاتقانلىقى، ھەتتا ئۇنىڭغا كۆز يۇمۇلۇۋاتقانلىقىمۇ بىر رېئاللىق. ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر ھەرىكىتى تەشكىلاتى قارمىقىدىكى ئۇيغۇر تەتقىقاتى مەركىزى يېقىندا ئېلان قىلغان خىتايدا ئىسلام ۋەھىمىسى ۋە مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ پوزىتسىيەسى ناملىق دوكلاتتا قەيت قىلىنىشىچە خىتاينىڭ مۇسۇلمان دۇنياسىدىكى ساختا ئۇچۇر ۋە تەشۋىقات ھەرىكىتى مۇسۇلمانلارنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا سۈكۈت قىلىشىدا رول ئويناۋاتقان مۇھىم ئامىللارنىڭ بىرى بولماقتا ئىكەن ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ خىتايدا ئىسلام ۋەھىمىسى ۋە مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ پوزىتسىيەسى ناملىق دوكلاتى مالايزىيە ئىسلامىي ياشلار ھەرىكىتى مالايزىيە يەر شارى تىنچلىق تەشەببۇسى قاتارلىق تەشكىلاتلارنىڭ ھەمكارلىقىدا ئۆتكەن ھەپتە مالاي تىلىدا ئېلان قىلىنغان بۇ تەشكىلاتلار ئۆتكەن ھەپتە دوكلات ئېلان قىلىش مۇناسىۋىتى بىلەن ئىندونېزىيە پايتەختى جاكارتادا ئۆتكۈزگەن ئاخبارات يىغىنىدا ئىندونېزىيە ۋە مالايزىيەنى ئۆز ئىچىگە ئالغان مۇسۇلمان ئەللىرىنى خىتاينىڭ دۆلەت ھامىيلىقىدىكى ئىسلام ۋەھىمىسى بولۇپمۇ ئۇنىڭ ئەڭ قەبىھ شەكلى بولغان ئۇيغۇر رايونىدىكى ئىسلام دۈشمەنلىك سىياسىتىگە قارشى ھەرىكەتكە ئۆتۈشكە چاقىرغان مالايزىيە ئىسلام ياشلار ھەرىكىتى تەشكىلاتىنىڭ سابىق مۇئاۋىن رەئىسى مۇپتى خەيرۇل ئەنۋەر ئىسمائىلنىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى دېكابىر بۇ ھەقتىكى زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا تەكىتلىشىچە بۇ دوكلاتنىڭ مالاي تىلىدا ئېلان قىلىنىشى ئىنتايىن مۇھىم بىر ۋەقە ئىكەن We actually we did last week I think two events but the most important event is مۇپتى خەيرۇل ئەنۋەر ئىسمائىل مۇنداق دېدى بىز ئۆتكەن ھەپتە ئىككى مۇھىم پائالىيەت ئۆتكۈزدۇق لېكىن بۇلاردىن ئەڭ مۇھىمى خىتايدا ئىسلام ۋەھىمىسى ناملىق دوكلاتنىڭ ئېلان قىلىنىشى بولدى

مۇپتى خەيرۇل ئەنۋەر ئىسمائىلنىڭ قەيت قىلىشىچە بۇ دوكلاتنىڭ مالاي تىلىدا ئېلان قىلىنىشى مالايزىيە خەلقىنى شۇنداقلا مالايزىيە ھۆكۈمەت ئەمەلدارلىرىنى ئۇيغۇر ۋەزىيىتىدىن خەۋەردار قىلىشتا ئىنتايىن مۇھىم رول ئوينايدىكەن ئۇ ئۆتكەن يىلى بدتدا ئۇيغۇر ۋەزىيىتىنى مۇزاكىرە قىلىش ھەققىدىكى تەكلىپ لايىھەسىنىڭ رەت قىلىنىشىدا مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ ھالقىلىق رول ئوينىغانلىقىنى بىلدۈردى مۇپتى خەيرۇل ئەنۋەر ئىسمائىل مۇنداق دەيدۇ، بۇ دوكلاتنىڭ مەزمۇنى مالايزىيە خەلقىنى ئۇيغۇرلارنىڭ ئەھۋالىدىن خەۋەردار قىلىشتا بولۇپمۇ، بىزنىڭ سىياسىي رەھبەرلىرىمىزگە ۋەزىيەتنى تونۇتۇشتا ئىنتايىن مۇھىم. چۈنكى، ھەممىمىزگە مەلۇم بولغىنىدەك ئۆتكەن يىلى BDT كىشىلىك ھوقۇق كېڭەشى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندىكى ئۇيغۇرلارغا تۇتقان مۇئامىلىسىنى مۇزاكىرە قىلىش لايىھەسىنى ئاۋازغا قويغان. ئەپسۇسكى، مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ پوزىتسىيەسى سەۋەبىدىن BDTنىڭ بۇ تارىخىي مۇنازىرىسىگە شاھىت بولالمىدۇق. چۈنكى كۆپچىلىك مۇسۇلمان دۆلەتلەر مۇزاكىرە قىلىشنى رەت قىلدى. خىتايدا ئىسلام ۋەھىمىسى ۋە مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ پوزىتسىيەسى ناملىق دوكلاتتا خىتاي خەلق جۇمھۇرىيىتىنىڭ ئىسلام ۋەھىمىسى ۋە مۇسۇلمانلارنى خىتايلاشتۇرۇشى ئۇنىڭ ئىزچىل سىستېمىلىق سىياسىتى بولۇپ كەلگەنلىكى، بولۇپمۇ ئىسلام ۋەھىمىسىنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلانغان

ۋە باشقا دىنىي كىيىم-كېچەكلەرنىڭ چەكلىنىشىگە ئائىت مەزمۇنلارنى ئۆز ئىچىگە ئالغانلىقى مەلۇم. دوكلاتتا تەكىتلىنىشىچە خىتاي ھاكىمىيىتى ئۆزىنى ئىسلام دۇنياسىنىڭ دوستى دەپ تەرىپلىسىمۇ، لېكىن ئۇنىڭ مەملىكەت مىقياسىدا بولۇپمۇ شەرقىي تۈركىستاندا يۈرگۈزگەن ئىسلام دىنىغا ۋە مۇسۇلمانلارغا قارشى سىياسىتى خىتاينى بۈگۈنكى كۈندە دۇنيادىكى ئىسلام ۋەھىمىسىگە ئەڭ زور زېمىن ھازىرلىغان دۆلەتنىڭ بىرىگە ئايلاندۇرغانىكەن ئۇيغۇر تەتقىقات مەركىزىنىڭ دىرېكتورى ئابدۇلھەكىم ئىدرىس يىگىرمە سەككىزىنچى دېكابىر زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلغاندا بۇ دوكلاتنىڭ مالاي تىلىغا تەرجىمە قىلىنىشى ھەم جاكارتادا ئۆتكۈزۈلگەن ئاخبارات يىغىنى ھىندونېزىيەدە خېلى كۈچلۈك دىققەت قوزغىغانلىقىنى بىلدۈردى بۇ پائالىيىتىمىز ھىندونېزىيە مەتبۇئاتىنىڭكى دىققەت ئېتىبارىنى ناھايىتى تارتتى قىرىق تۆتتىن كۆپ ئۇيغۇرلار توغرىلىق ئىجابىي خەۋەرلەر چىقىشتى. ئە بۇ دوكلات ئالدى بىلەن خىتاي كومپارتىيەسىنىڭكى دىنغا بولغان قارىشىنى، سىياسىتىنى يورۇتقان ئاساستا خىتاينىڭ ئىسلامغا قارشى سىياسەتلىرىنى ۋە ئىسلامنى خىتايلاشتۇرۇش ھەرىكىتىنى شەرقىي تۈركىستاندىكى ئەمەلىي مىسال پاكىت دەلىللەر ئارقىلىق ئېچىپ تاشلايدۇ. ئاندىن خىتاينىڭ ئىسلام دۇنياسىغا قاراتقان تەتۈر تەشۋىقاتلىرى ۋە بۇ جەھەتتىكى تاكتىكىلىرىنى بايان قىلىدۇ. ئاخىرىدا ئىسلام ھەمكارلىق تەشكىلاتى، تۈركىي دۆلەتلەر، ئوتتۇرا شەرق ۋە شەرقىي جەنۇبىي ئاسىيادىكى ئىسلام ئەللىرىنىڭكى ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا قارىتا تۇتقان پوزىتسىيەلىرىنى ۋە بۇنىڭ سەۋەبلىرىنى ئىزھار قىلىدۇ. قىسقىسى، بۇ دوكلات خىتاينىڭكى سىياسەتلىرىدە ئىسلامفوبىيەنىڭ يىلتىز تارتقانلىقى ۋە بۇ ھەقتە ئىسلام ئەللىرىنى ئالداپ كېلىۋاتقانلىقىنى ئېچىپ بېرىشكە تىرىشىدۇ. ھىندونېزىيە بىلەن مالايسىيا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى دائىرىلىرىنىڭ شىنجاڭ ھېكايىسىنى ياخشى سۆزلەش ھەرىكىتىدىكى نۇقتىلىق تەشۋىقات نىشانلىرىدىن بولۇپ ھېسابلىنىدۇ شۇ سەۋەبلىك ھىندونېزىيەدىكى ئەڭ چوڭ مەسچىت جاكارتا ئىستىقلال مەسچىتىنىڭ ئىمامى ناسرۇددىن ئۆمەر خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەكلىپىگە بىنائەن بۇ يىل سەككىزىنچى ئايدا ئۇيغۇر رايونىنى زىيارەت قىلغان خىتاي تاراتقۇلىرىنىڭ بۇ ھەقتىكى خەۋەرلىرىدە ناسرۇددىن ئۆمەرنىڭ شىنجاڭ سىياسىتىنى مۇئەييەنلەشتۈرگەنلىكى تەكىتلەنگەن ئىدى ئابدۇلھەكىم ئىدرىسنىڭ بىلدۈرۈشىچە مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا سۈكۈت قىلىشىدا ھەر خىل ئامىللار رول ئوينىماقتا ئىكەن بىز دوكلاتىمىزدا بايان قىلغىنىمىزدەك خىتاينىڭ ئىقتىسادىي جەھەتتىكى تەسىرى بولۇپمۇ بىر بەلۋاغ بىر يول تۈرى ئارقىلىق كۆپلىگەن ئىسلام ئەللىرىنى ئۆزىنىڭ ئىقتىسادىي قاپقىنىغا دەسسىتىشى ۋە بۇ ئارقىلىق بۇ ئەللەردىكى ئاخبارات ۋاسىتىلىرىغا سىڭىپ كىرىشى، ئىسلام ئەللىرىنىڭ خىتايدىكى ئىسلامفوبىياغا قارىتا سۈكۈتتە تۇرۇۋېلىشىغا سەۋەب بولۇۋاتىدۇ. شۇنداقلا گېئوپولىتىك ئامىللارنىڭمۇ بۇ جەھەتتە رولى زور. بىلگىنىمىزدەك، ئىسلام دۇنياسىدىكى غەربكە قارىتا كەيپىيات خىتاينىڭ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقى غەربنىڭ ئويدۇرۇپ چىقارغان ئويۇنى دېگەن تەتۈر تەشۋىقاتقا مۇنبەت تۇپراق يارىتىپ بېرىۋاتىدۇ. خىتاي كومپارتىيەسى مۇسۇلمان دۆلەتلىرىنى ئالداش ئۈچۈن ئۇلار ئۈچۈن مۇھىم بولغان مەسىلىلەردە قوللىغان بولۇپ كۆرۈنمەكتە. مۇفتى خەيرۇل ئەنۋەر ئىسمائىلنىڭ ئېيتىشىچە، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مالايزىيە ۋە ھىندونېزىيەدىكى تەشۋىقاتى ئىنتايىن كۈچلۈك بولۇپ، بۇ دۆلەتلەردىكى خەلقلەرنى ئۇيغۇر رايونىدا ھېچقانداق ئىش بولمىغانلىقىغا ئىشەندۈرۈشكە قاتتىق تىرىشماقتىكەن. مۇفتى خەيرۇل ئەنۋەر ئىسمائىل ئۆزلىرىنىڭ بۇ دوكلات ئارقىلىق شەرقىي تۈركىستاندا ئىرقىي قىرغىنچىلىق بولۇۋاتقانلىقىنى، خەلق ئاممىسىغا يەتكۈزگەنلىكىنى ئالاھىدە ئەسكەرتتى. ئۇ مۇنداق دېدى، بۇ دوكلاتتا شەرقىي تۈركىستاننىڭ ۋەزىيىتى يورۇتۇپ بېرىلدى، شۇڭا دوكلات بۇ نۇقتىدىن ئىنتايىن مۇھىم، چۈنكى خىتاي ھۆكۈمىتى مالايزىيە خەلقى ۋە مالايزىيە ئەمەلدارلىرىغا شەرقىي تۈركىستاندا ھېچقانداق ئىش بولمىغانلىقىنى چۈشەندۈرۈپ كەلمەكتە. بۇنىڭغا ئىشىنىپ قالغان بەزى مالايزىيالىقلارمۇ بار، لېكىن بىز بۇ دوكلات ئارقىلىق مالايسىيە خەلقىگە شەرقىي تۈركىستاندا ئىرقىي قىرغىنچىلىق بولۇۋاتقانلىقىنى ۋە بۇنىڭ بىر ھەقىقەت ئىكەنلىكىنى يەتكۈزدۇق يەنە خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ شەرقىي تۈركىستاندا بولۇۋاتقان ئىشلار ھەققىدە ساختا ئۇچۇر تارقىتىۋاتقانلىقىنىمۇ كۆرسەتتۇق ئۇلارنىڭ رەھبەرلەرنى ئاخبارات ساھەسىنى ئىجتىمائىي تەشكىلات مەسئۇللىرىنى شەرقىي تۈركىستانغا تەكلىپ قىلىپ رېئاللىقنى پەردازلاۋاتقانلىقى شۇنداقلا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ساختا ئۇچۇر تارقىتىۋاتقانلىقىنى ئەسكەرتتۇق بۇ دوكلات شۇ نۇقتىدىنمۇ ئىنتايىن مۇھىم دەپ ھېسابلايمەن ئەسلى ئىنگلىز تىلىدا تەييارلانغان خىتايدا ئىسلام ۋەھىمىسى ۋە مۇسۇلمان دۇنياسىنىڭ پوزىتسىيەسى ناملىق بۇ دوكلات ھازىرغا قەدەر تۈركچە ئەرەبچە رۇسچە قاتارلىق تىللارغا تەرجىمە قىلىنغاندىن سىرت بۇ قېتىم مالاي تىلىدىمۇ ئېلان قىلىنغان دوكلات خىتايدىكى ئىسلام ۋەھىمىسى بىلەن دۇنيانىڭ باشقا جايلىرىدىكى ئىسلام ۋەھىمىسىدىكى تۈپكى پەرق سېلىشتۇرۇلۇپ خىتايدىكى ئىسلام ۋەھىمىسى خىتاينىڭ جەمئىيەت ئەنئەنىلىرىگە ۋە دۆلەت سىستېمىسىغا چوڭقۇر يىلتىز تارتقانلىقى تەكىتلەنگەن خىتاي ئىسلام ۋەھىمىسى دۆلەت سىستېمىسىغا يىلتىز تارتقان دەپ ئەيىبلەنسىمۇ، لېكىن ئۇ ئۆزىنىڭ رەسمىي باياناتلىرىدا ئىسلام ۋەھىمىسىنىڭ ھەرقانداق شەكلىگە قارشى تۇرىدىغانلىقىنى تەكىتلەپ كەلمەكتە. خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقى بۇ يىل تۆتىنچى ئايدا شۋېتسىيەدىكى بىر شەخسنىڭ قۇرئان كۆيدۈرۈشىگە قارىتا قاتتىق ئىنكاس بىلدۈرگەن دۆلەتلەرنىڭ بىرى بولغان. خىتاي تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ باياناتچىسى ماۋ نىڭ ئەينى ۋاقىتتا ھېچكىمنىڭ سۆز ئەركىنلىكىنى بانە قىلىپ توقۇنۇش پەيدا قىلىشىغا ياكى بىر مەدەنىيەتنىڭ يەنە بىر مەدەنىيەتكە قارشى تۇرۇشىغا يول قويۇلماسلىقى كېرەك دېگەن نىلقا ناھىيەسىگە تۇغقان يوقلاشقا بارغان قازاقىستان پۇقراسى تۇرسۇنئەلى بەگدۆلەت مۇشۇ ئاينىڭ يىگىرمە ئۈچىنچى كۈنى خىتاي ساقچىلىرىنىڭ زوراۋانلىقىغا ئۇچرىغان تۇرسۇنئەلىنىڭ نىلقىدا تۇرۇپ خەلقئارا جامائەتكە ئىنكاس قىلىشىچە ساقچىلار ئۇ چېتىلغان ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلدىكى بىر قاتناش ۋەقەسىنى باھانە قىلىپ ئۇنىڭ پاسپورتىنى تارتىۋالغان

ә, сұрақ қалды сендердің сұрайтын құқықтарың жоқ десем маған күш көрсетті сұрақ кейін оның паспорты тартылынған ә, сендердің мындай құқығыңтарың жетпейді деп едім сен қазақстан азаматы болсаң қайтемін деді қазақстан азаматы болсаң қайтеміз біз біздің заңға бойұстасың біз осылай заң атқарамыз деп осындай күш көрсетіп тартып алды міне күні бүгінге шейін бермей жатыр паспортымды жұма күні жексенбі ғой дүйсенбі күні кел деп дүйсенбі күні барсам әлі ә, менің паспортымды бермей жатыр әлі паспортым қолыма тиген жоқ менің енді бір айлық визам ғана бар визамнан бұрын қазақстанға өтуім керек тұрсыналина қазақстандық қызы жана тұрсыналина дейішчә дәріс 2017 жылы қазақстан гражданлығыға өткен арқыдылы қазақстандығы қытай елшіханасы арқылы қытай гражданлығыны amaldan qoldirgan xitoy taraf bana qilgan mazkur qatnash voqeasi bo'lsa ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى يۈز بەرگەن بولۇپ، ۋەقەدە تۇرسۇنئەلىنىڭ ماشىنىسى بىر خىتاي كۆچمەننىڭ ماشىنىسىغا ئۇرۇلۇپ كەتكەن. بۇ ئەينى چاغدا ئىككى تەرەپ ئۆزئارا كېلىشىپ، مەسىلىنى تۈگەتكەن. ئولاردىڭ ئايتۋى بويىنشا، نېگىزى شاقىرغان ئېكەن ئەكەمدى سول نىلقى قالاسى نىلقى ئاۋدانىنداغى پولىتسىيا بۆلىمى نېلەر شاقىرغان ئېكەن ئى ئەكەم بارغان بار

جانانىڭ دېيىشىچە، ئەنە شۇ قېتىملىق قاتناش ۋەقەسىدىن كېيىن ۋە قازاقىستان گراژدان بولۇشتىن ئىلگىرى دادىسى قازاقىستانغا ئۈچ قېتىم بېرىپ كەلگەن. ئەنە شۇ چاغدا مەزكۇر قاتناش ۋەقەسى ھەققىدە ھېچنېمە دېمىگەن خىتاي ساقچىلىرىنىڭ ئەمدىلىكتە قازاق گراژدانى بولغاندىن كېيىن ۋەقەنى سۈرۈشتە قىلىشى ئۇلاردا بۇ قاتناش ۋەقەسىنىڭ بىر باھانە ئىكەنلىكى، ئۇنىڭ خىتاي گراژدانلىقداشلىقىدىن ۋاز كەچكەنلىكىگە قارىتا بىر ئۆچ ئېلىش ھەرىكىتى ئىكەنلىكى ھەققىدە gumon paydo qilgan әке шешем қыдырып кеткен болатын әжем үшеуі сексен жастағы әжем бар ә, сосын мына сізге жіберген осы видеодағы секілді ана бірінші тұрған қара видеодағы секілді ә, құлжа қаласы нұрқа ауданы ішкі істер полиция қызметкерлері әкемнің паспортын қазақстан төлқұжатын ә, рұқсатсыз түрде қара күшпен тартып алады

我知道的是一个男的， 我不知道他像， 我真是不太清楚， 我不太清楚这方面的事情。 再说一遍， 具体我不知道， 三十多岁， 这个人都是我不太清楚， 因为网点人太多了， 所以我说给你我们办公室人员电话， 直接问具体信息， 他们是最清楚的。 تۇرسۇنئەلى بەگدۆلەتنىڭ ۋىدىيولۇق ئىنكاسىدا بايان قىلىشىچە، ساقچىلار ئۇنىڭغا ئايالى ۋە سەكسەن ياشلىق ئاپىسىنىڭ ئالدىدا زوراۋانلىق قىلغان. Бұл өзінің зоравалық ұшырағалық инсаны қадір үкіметінің дәпсәнді қылынғалықыны ілгер сүріп, үкіметі үкімет бә қалықыра жамааттен ярдам сұрған. Ол сенің шешең 80-ге келді ма, жаңында әйелің бар ма, ода ешқандай шаруалар болмады. Ешқандай шаруалар болмады. Ол сені адам құрды екен бұлар қазақстан ішкі істер министрінен сыртқы істер министрінен халықаралық адам құқық қорғау ұйымынан жардам тілеймін мені осындай адамды құқығымды жерге таптады бұлар сіздерден өтінерім осы
құрметті radioanglishlar yuqorida қазақ тұрсынәли бәгдәулетнің нылқыды қытай сақшыларының зорабарлыққа ұшырағандығы хақыда haqida oltishkadi

دوكلات ئېلان قىلىنغاندىن كېيىن مۇھاجىرەتتە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ ئارىسىدىكى ئىلگىرى ساقچى سىستېمىسىدا ئىشلەپ باققان كىشىلەر رادىيومىز بىلەن ئالاقىلىشىپ خىتاينىڭ ساقچى سىستېمىسى ۋە فۇنكسىيەسى ھەققىدە مەلۇمات بەردى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز نۇرىماننىڭ سابىق ساقچى مەمەت بىلەن ئېلىپ بارغان سۆھبىتىنىڭ تەپسىلاتى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ ئامېرىكىدىكى ئۇيغۇر كىشىلىك ھوقۇق قۇرۇلۇشى ئون ئۈچىنچى دېكابىر كۈنى شەرقىي تۈركىستاننى ساقچىلاشتۇرۇش ئۇيغۇر رايونىدىكى ساقچى ۋە خەۋپسىزلىك قىسىملىرىنىڭ خەرىتىلەشتۈرۈلۈشى سەرلەۋھىلىك يېڭى بىر دوكلات ئېلان قىلغانىدى مەزكۇر دوكلاتتا ساقچىلارنىڭ ئوخشىمىغان ۋەزىپە ۋە ئايرىم قوماندانلىق تەشكىلى بارلىقى بەزىلىرىنىڭ يەرلىك قاتلامدا بەزىلىرىنىڭ دۆلەت دەرىجىلىك قاتلاملاردا ئىكەنلىكى ۋە ھەممىسىنىڭ ئوخشاشلا خىتاي كومپارتىيىسىنىڭ قاتتىق كونتروللۇقىدا ھەرىكەت قىلىدىغانلىقى ئىسخېمىلاشتۇرۇلۇپ كۆرسىتىلگەنىدى مەزكۇر دوكلاتنىڭ تەييارلىغۇچىسى بېن كاردۇس ئەپەندى بۇ ھەقتە زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ ئۇيغۇر رايونى ھەققىدىكى خەۋەرلەردە ئارمىيە ساقچى دېگەندەك ئۇقۇملارنىڭ بىر بىرىگە ئارىلىشىپ كېتىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەن ئىدى بىز بۇ ھەقتە ئېنىقراق مەلۇماتقا ئېرىشىش ئۈچۈن ئىلگىرى ئۇيغۇر رايونىدا رەسمىي ساقچى بولۇپ ۋەزىپە ئۆتىگەن مەمەت ئەپەندىنى بۈگۈنكى سۆھبەت پروگراممىمىزغا تەكلىپ قىلدۇق مەمەت ئەپەندى خىتاينىڭ ساقچى سىستېمىسى ھەققىدە توختىلىپ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ خەلقنى دۈشمەن قاتارىدا كۆرۈپ سىياسەت يۈرگۈزىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى سۆھبىتىمىزنىڭ تەپسىلاتىغا قىزىقساڭلار دىققىتىڭلار تۆۋەندىكى سۆھبىتىمىزدە بولسۇن ئەسسالامۇ ئەلەيكۇم ئالدى بىلەن خىتاينىڭ ساقچى سىستېمىسىنى يەنى خەۋپسىزلىك سىستېمىسىنى بىر چۈشەندۈرۈپ بەرگەن بولسىڭىز تۆت ئورگان بولدى ھازىر بىرىنچىسى مۇشۇ خىتاي خەلق ئازادلىق ئارمىيەسىنىڭ باش شتاب خىتايچە ئاتالغۇسى جۇڭگو رېنمىن جيېفاڭجۈن زۇڭسەننىڭكى ئاخبارات پونكىتلىرى ھەم ئۇلارنىڭكى چەت ئەلدە ئىش قىلىشىۋاتقان كۆز قۇلاق ئىشپىيونلىرى بۇ بىر تارماق بۇ چوڭ تارماقنىڭ بىرسى ئىككىنچىسى جامائەت خەۋپسىزلىك ئىدارىسى يەنى مۇشۇ گوڭئەنجۈ دەيمىز گوڭئەن سىستېما جامائەت خەۋپسىزلىك سىستېمىسىدا بۇ بېيجىڭدىكى مىنىستىرلىكتىن تارتىپ ئاپتونوم رايوندىكى نازارەت ئاندىن شەھەرلەردىكى ئىدارە مۇشۇنداق يۇقىرىدىن تۆۋەنگە باشقۇرۇش ھوقۇقىغا ئىگە. مىنىستىرلىق بېيجىڭدىن تارتىپ بېيجىڭنىڭكى ماۋۇ ئاپتونوم رايونغا، ئاپتونوم رايوننىڭكى شەھەرگە، شەھەرنىڭ ماۋۇ تارماق رايونلارغا، تارماق رايونلارنىڭ يەنە ئۇنىڭ ئاستىدىكى ساقچىخانىلارغا دېگەندەك مۇشۇ دەرىجە بويىچە بۇيرۇق بېرىدۇ. ئەمما بىر سىستېما بىلەن بىر سىستېما بىر بىرسىگە بۇيرۇق بېرەلمەيدۇ. مەسىلەن ماۋۇ. ھەربىينىڭكى ماۋۇ جامائەت خەۋپسىزلىككە بىر بىۋاسىتە بۇيرۇق چۈشۈرەلمەيدۇ، ئەمما ھېلىقى ئاخبارات نەرسىلىرىنى تەمىنلەپ بېرىدۇدە ئۇچۇرلارنى. ئاندىن ئۈچىنچى تارماق بولسا ماۋۇ قوراللىق ساقچى يەنى ۋۇجىڭ دەيمىز بۇ بۇنىڭكى باشقۇرۇشىدىكى ماۋۇ تېررورلۇققا قارشى ئەترەت. ئاپتونوم رايونلۇق جامائەت خەۋپسىزلىك نازارىتى بىلەن تەڭ دەرىجىدىكى شۇ تېررورلۇققا قارشى ئەترەت بۇ ئۈچىنچى تارماق. چۈنكى بۇلار سىستېمىسى ئوخشىمايدۇ، بۇلار ماۋۇ قوراللىق ساقچى سىستېمىسىغا تەۋە، يەنى ۋۇجىڭغا تەۋە. تۆتىنچى تارماق بولسا ماۋۇ دۆلەت بىخەتەرلىك تارمىقى، بۇ ماۋۇ شۇ بېيجىڭدىكى دۆلەت بىخەتەرلىك مىنىستىرلىكى باش، ئۇنىڭ ئاستىدىكىسى ماۋۇ ئاپتونوم رايونلۇق دۆلەت بىخەتەرلىك نازارىتى، ئۇنىڭ ئاستىدىكى شەھەرلىك دۆلەت بىخەتەرلىك ئىدارىلىرى مۇشۇ ئۈستىدىن باشلاپ مۇشۇ تۆت سىستېما بار، تۆت سىستېما مىسال شۇ بېيجىڭدىن تارتىپ مۇشۇ تۆۋەندىكى شەھەر يېزىلارغىچە شۇ قاتمۇ قات قاتمۇ قات باشقۇرۇش كۈچىگە ئىگە، ئاندىن بۇلار بىر بىرسىگە بىۋاسىتە ئارىلاشمايدۇ، ئەمما ھېلىقى بىر بىرسىگە ھەمكارلىشىپ ئۇچۇرلىرىنى ھەم تەڭ بەھرىمەن بولۇشىدۇ.
خىتاينىڭ جامائەت خەۋپسىزلىك ئىدارىلىرىنىڭ سىستېمىسىنى بىر چۈشەندۈرۈپ بېرەمسىز.
ئۆزۈم ئىشلىگەن جامائەت خەۋپسىزلىك ئىدارىسىنىڭكى سىستېمىسى توغرىلىق ئازراق توختىلاي. خىتايدا ساقچى ئىدارىسى دېمەيدۇ، جامائەت خەۋپسىزلىك ئىدارىسى دەيدۇ. شۇڭلاشقا بەلكىم ھېلىقى بىر خىل باشقىچە تۇيۇلۇشى مۇمكىن، چۈنكى ئادەتتە كىشىلەر ھەم ساقچى ئىدارىسى، ساقچى دەپلا ئاتىغاچقا، بۇ ھېلىقى ئېغىز تىلدىكىچۇ، ئەمما ھېلىقى كەسپىي تىلدا بۇ جامائەت خەۋپسىزلىك ئىدارىسى دەيدۇ خىتايدا. ئاندىن ئىشلىگەنلەرنى جامائەت خەۋپسىزلىك خادىملىرى دەيدۇ ياكى ساقچى دېسىمۇ بولىدۇ. ئەمما ئىدارە ئورگانلارنى ئۇنداق ساقچى ئىدارىسى ياكى ئۇنداق دەپ ئاتىمايدۇ، كەسپىي تىل بويىچە جامائەت خەۋپسىزلىك ئىدارىسى دەيدۇ. بۇ سىستېما ئەڭ يۇقىرىسى بېيجىڭدىكى جامائەت خەۋپسىزلىك مىنىستىرلىكى بولىدۇ. ئەڭ يۇقىرىدىكى باشقۇرۇش ئورگىنى شۇ. مىنىستىرلىكنىڭ ئاستىدا ئەندى تۆۋەندە مەسىلەن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونى دېسەك ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق جامائەت خەۋپسىزلىك نازارىتى بولىدۇ ئۈرۈمچىدە. جامائەت خەۋپسىزلىك نازارىتىنىڭ ئاستىدا

جامائەت خەۋپسىزلىك ئىدارىسى دېگەندەك ئاشۇ شۆبە جامائەت خەۋپسىزلىك ئىدارىلىرى بولىدۇ ھەر بىر رايوندا. ئۇ رايونلارنىڭ ئاستىدا يەنە ئاندىن جامائەت خەۋپسىزلىك پونكىتلىرى يەنى بىز ساقچىخانا دەپ قويىمىز خىتايچە پەيچۇسو ئاشۇ ئورۇنلار بولىدۇ ئۇ ئەڭ تۆۋەن قاتلامدىكى مۇشۇ جامائەت خەۋپسىزلىك ئورگىنى ھېسابلىنىدۇ بۇ سىستېما مۇشۇنداق يۇقىرىدىن تۆۋەنگە ئاشتاق ماڭىدۇ ئاندىن شۇ يۇقىرىدىن تۆۋەنگە باشقۇرۇش ھېلىقى ھوقۇقى بولىدۇ تۆۋەنگە.
ئادەتتە جامائەت خەۋپسىزلىك ئىدارىلىرى قانداق ۋەزىپىلەرنى ئۆتەيدۇ؟
ئەمدى جامائەت خەۋپسىزلىك ئىدارىسىنىڭ ئىچىدە ئىش تەقسىماتىنىڭ ئوخشىماسلىقىغا قاراپ ھەر خىل كەسپىي تۈرلەرگە بۆلۈنىدۇ. مىنىستىرلىكتىن تارتىپ تاكى ئاخىردىكى مۇشۇ شۆبە جامائەت خەۋپسىزلىك ئىدارىلىرىغىچە بۆلۈنىدۇ ئاشتاق ناھايىتى ئېنىق بولۇپ. بۇ تۈرلەر مۇشۇ دۆلەت ئىچى بىخەتەرلىك، جىنايى ئىشلار دەيمىز، ئاندىن تېخنىكا رازۋېد دەيمىز، ئاندىن ئىنتېرنېت جىنايىتىگە قارشى ئورگان، شۇنىڭغا ئوخشاش بىر قانچە تۈرلەرگە بۆلۈنىدۇ. بۇنىڭ ئىچىدە ئەندى بىز ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئەڭ بىزنىڭكى مەنپەئەتىمىزگە، بىزنىڭ ھاياتىمىز، تۇرمۇشىمىزغا مۇناسىۋەتلىك بىر قانچە ئاساسلىق تارماقلار بار. شۇ دۆلەت ئىچى بىخەتەرلىك. تارمىقى، تېخنىكا رازۋېد تارمىقى، ئىنتېرنېت رازۋېد تارمىقى، مۇشۇ ئۈچى بىزنىڭكى مۇشۇ ئۇيغۇرلارنىڭ ھايات ماماتىغا بىۋاسىتە تەسىر يەتكۈزىدىغان ئۈچ مۇھىم تارماق ھېسابلىنىدۇ. ئاندىن جامائەت خەۋپسىزلىك ئىدارىسىدىكى بۇ ئۈچ ئورگاننىڭكى خىزمەت فۇنكسىيەسى قانداق دېگەن چاغدا، ئەڭ ئاساسلىقى بۇ مۇشۇ دۆلەت ئىچى بىخەتەرلىك قوغداش ئەترىتىنىڭ فۇنكسىيەسى ئەڭ ئاساسلىق ئورۇندا تۇرىدۇ، بۇ مۇشۇ بىزنىڭكى ئۇيغۇرلارنىڭ ھايات ماماتىدا ئەڭ چوڭ تەسىر كۆرسىتىۋاتقان بىر ئورگان، بۇ ئورگاندا شۇ بىزنىڭكى ھايات ماماتىمىز مۇشۇ ئورگان تەرىپىدىن بەلگىلىنىدۇ ئاساسىي جەھەتتىن دۆلەت ئىچى بىخەتەرلىك دېگەندىكىلا ناھايىتى ئېنىق چۈشىنىشلىك مۇشۇ سىياسىي دىنىي مۇشۇنداق دېلولار. مۇشۇ ئورگان تەرىپىدىن بېجىرىلىدۇ. ئۇ ئەمدى شۇ ھېلىقى دەرىجىلەرگە قاراپ، مەسىلەن، دېلونىڭ چوڭ كىچىكلىكىگە قاراپ، يا شۆبە جىخ ئىدارىسى يا بولمىسا مۇشۇ شەھەرلىك جىخ ئىدارىسى يا بولمىسا نازارەت مۇشۇ ئۈچ ئورگان ئۆزىنىڭكى مۇشۇ دېلونىڭ چوڭ كىچىكلىكىگە قاراپ ئاشۇلار بىۋاسىتە قول تىقىپ ئىشلەيدۇ مۇشۇ دۆلەت ئىچى بىخەتەرلىك ئىچىدە. تېخنىكا رازۋېدكا دەيمىز، بۇلار پۈتۈن ئاشۇ تېلېفون بىر نەرسىلەرنى تىڭشاش ياكى بىر يەرلەرگە كامېرا قويۇش، خەقنىڭ ئۆيلىرىنى تېلېفونلىرىنى تىڭشاش ياكى ئۆيلىرىگە كامېرا قويۇش، كەينىدىن شۇ تېخنىكىلىق ئىشلار ئارقىلىق ئاشۇ دېلولاردىكى شەخسلەرنىڭ ئىش ھەرىكەتلىرىنى توپلاپ ئاندىن مۇشۇ دۆلەت ئىچى بىخەتەرلىك ئورگانىغا دېلونى بېجىرىشقا ياردەم ئورنىدا ماسلىشىپ خىزمەت ئىشلەپ بېرىدۇ. ئاۋۇ ئىنتېرنېتمۇ شۇ، ئىنتېرنېتتا يۈز بەرگەن ئاشۇ ئۆزلىرىنىڭ كونترول قىلىش دائىرىسىدىكى نەرسىلەرنى ئىسپات ئورنىدا توپلاپ مۇشۇ دۆلەت ئىچى بىخەتەرلىك ئورگىنىغا يەتكۈزۈپ بېرىدۇ. ئەڭ ئاساسلىق دېلونى ئىشلەيدىغىنى شۇ دۆلەت ئىچى بىخەتەرلىك ئەترىتى، ئاۋۇ تېخنىكا رازۋېدكا بىلەن ئىنتېرنېت رازۋېدكا دېگەنلەر بۇلارغا ماسلىشىپ ئاشۇ دەلىل توپلاپ بېرىدۇ، شۇ ئارقىلىق دېلونىڭكى بىر تەرەپ قىلىنىشىغا شارائىت ھازىرلىغان گەپ. دۆلەت ئىچى مۇقىملىقىغا قارىتىلغان كۈچ، بۇنىڭغا سەرپ قىلغان خىراجەت بۇلارنىڭ ھەربىيگە ئاجراتقان خىراجىتىدىنمۇ يۇقىرى. بۇ ھېچقانداق بىر دۆلەتتە كۆرۈلمەيدىغان ئەھۋالچۇ. بۇلار خەلقنى دۈشمەن ئورنىدا كۆرىدۇ، ئۆزىنىڭكى تەختىنىڭ مۇقىملىقىنى ساقلاش ئۈچۈن. ئاجراتقان كۈچ خىراجەت شۇ ھەربىيگە ئاجراتقان خىراجەتتىنمۇ يۇقىرى.
مۇشۇ ئورگانلارنىڭ ئىچىدە مەخسۇس ئۇيغۇرلارغا مۇناسىۋەتلىك ئىشلارنى بېجىرىدىغان ئورگانلار قايسى؟ بۇ ئۇيغۇرلارنىڭكى ھايات ماماتىغا مۇناسىۋەتلىك ئىككى چوڭ ئورگان شۇ جامائەت خەۋپسىزلىك ئىدارىسى بىلەن شۇ تېررورلۇق قارشى ئەترەت. بىر مىڭ توققۇز يۈز توقسەن توققۇزىنچى يىلىمۇ ئىككى مىڭىنچى يىلىسى ئۈرۈمچى شەھەرلىك جامائەت خەۋپسىزلىك نازارىتىدە يەنە بىر ئورگان قۇرۇلدى. بۇ ئورگاننىڭ ئىسمى تېررورلۇققا قارشى ئالاھىدە ئەترەت، خىتايچە ئاتالغۇسى، فەنكوڭ تېبيې جېنچا دۇي دەيدۇ. بۇنىڭ دەرىجىسى مانا شۇ نازارەت دەرىجىلىك، ئەمما بۇلار ماۋۇ جامائەت خەۋپسىزلىك سىستېمىسىغا تەۋە ئەمەس، بۇلار ھېلىقى قوراللىق ساقچى قىسمىغا تەۋە. بۇ قوراللىق ساقچى دېسە بۇمۇ ساقچىغۇ دەپ چۈشىنىپ قېلىشى مۇمكىن كۆپىنچە ئادەم، لېكىن ئۇنىڭ سىستېمىسى ئوخشىمايدۇ. ئۇنىڭ خىتايچە ئاتىلىشى ھېلىقى ۋۇجىڭ. ۋۇجىڭ دېگەن قوراللىق ساقچى، ئۇ ئايرىم بىر سىستېما. بۇ نورمال ئادەتتىكى ساقچىلارغا ئوخشىمايدۇ. بۇ تېررورلۇق قارشى ئەترەتنىڭكى كىيىدىغان كىيىمى، ئۇ قوراللىق ساقچىلارنىڭ كىيىمىنى كىيىدۇ. ئۇلارنىڭ ئۇنۋانىمۇ ئوخشىمايدۇ، ھەربىي ئۇنۋان قوللىنىدۇ ئۇلار. ئەمما بۇلارنىڭ قىلىدىغان ئىشى مۇشۇ تېررورلۇققا قارشى ئەترەت دەپ مۇشۇ سىياسىي دېلولارغا ئارىلىشىدۇ. ئۇلارنىڭمۇ كۈچى ناھايىتى يۇقىرى. ئۇلار مۇشۇ نازارەت بىلەن تەڭ دەرىجىدە مۇشۇ يۇقىرىدىن مۇشۇ تۆۋەندىكى جامائەت خەۋپسىزلىك ئىدارىسى بولسۇن ياكى تارماق شۆبە ج خ ئىدارىسى بولسۇن ھەممىسىگە كۈچى يېتىدۇ ئۇلارغا بۇيرۇق چۈشۈرۈپ ئىش ئورۇنلاشتۇرۇش كۈچى ھوقۇقىغا ئىگە ئۇلار. بۇ جامائەت خەۋپسىزلىك ئىدارىسى پەقەت مۇشۇ چېگرا ئىچىدىكى دېلولارنى ئىشلەش گە مەسئۇل بولسا، بۇ تېررورلۇققا قارشى ئەترەتنىڭكى قولى ھەتتا چەت ئەللەرگىمۇ ئۇزراپ بارىدۇ. مەسىلەن، چەت ئەللەردىن، مەسىلەن، مالايلاردا بىرلىرىنى قايتۇرۇۋېتىپتۇ، ئەكىۋالىدىكەن دېگەندەك ئىشلار بولسا، ئاشۇ تارماقنىڭكى ئادەملىرى كېلىپ، كېلىدىغان ئىش بولسا كېلىپ، مەشياقنىڭكى مۇشۇ چەت ئەلدىكى مۇناسىۋەتلىك مۇشۇ كۆچمەن ئىدارىسى دەمدۇ ياكى ساقچى ئىدارىلار بولغان ئاشۇلار بىلەن يۈز كۆرۈشۈپ، ئاشۇ ئەكىتىدىغان ئادەملىرىنى كېلىپ ئەكىتىدۇ ئاشۇلار.

خارۋارد قانۇن ئىنستىتۇتى كىشىلىك ھوقۇق تەشەببۇسچىلىرى تەشكىلاتى مىللىي ئۆچمەنلىككە قۇتراتقۇلۇق قىلىش جىنايىتى بىلەن ئون بەش يىللىق قاماق جازاسىغا ھۆكۈم قىلىنغان ئەكبەر ئەسەت دېلوسىنى مىسال قىلىپ تۇرۇپ ئۇيغۇرلارنىڭ كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىنى ئىزچىل كۈن تەرتىپكە ئېلىپ كەلمەكتە شۇنداقلا ئۇيغۇر خەلقىنىڭ كىشىلىك ھوقۇقى ۋە ئەركىنلىكىگە كاپالەتكە ئىگە قىلىش كېرەكلىكىنى تەشەببۇس قىلماقتا باغداش تورىنىڭ قۇرغۇچىسى ئەكبەر ئەسەت ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر جەمئىيىتىگە قوشقان تۆھپىسى بىلەن ئامېرىكا تاشقى ئىشلار مىنىستىرلىقىنىڭ ئۇيۇشتۇرۇشىدىكى ئامېرىكا زىيارىتى پروگراممىسىغا تەكلىپ قىلىنىپ ئامېرىكىغا كەلگەن، خىتايغا قايتقاندىن كېيىن ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلى تۆتىنچى ئاينىڭ توققۇزىنچى كۈنىدىن باشلاپ ئىز دېرىكى بولمىغان، پەقەت ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلىنىڭ بېشىدا مىللىي ئۆچمەنلىك ۋە مىللىي كەمسىتىشكە قۇتراتقۇلۇق قىلىش جىنايىتى بىلەن ئەيىبلىنىپ ئون بەش يىل كېسىلگەنلىكى مەلۇم بولغان ئىدى. بىر قانچە يىلدىن بۇيان ئىنىسى ئەكبەر ئەسەتنى قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن ئامېرىكىدا ۋە خەلقئارادا ئاكتىپ پائالىيەت قىلىۋاتقان ئادۋوكات رەيھان ئەسەت رادىيومىز زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ مۇنداق دېدى.
ئەكبەر ئەسەت مېنىڭ ئىنىم، مېنىڭ ھاياتىمدىكى بىر ناھايىتى بىر مۇنەۋۋەر رول ئوينىغۇچى دەپ قارايمەن. مەسىلەن مېنىڭ مەسىلەن ئىككىمىز چوڭ بولۇپ نۇرغۇن ئىشلارنى مەن ئۆزۈمنىڭ ئىنىسىدىن ئۆگەندىم دەپ قارىسام بولىدۇ. چۈنكى مەن چەت ئەلدە بىلىم ئېلىپ ئاشۇنداق ئارزۇ قىلغان بولسام ئىنىم ئاشۇ ۋەتەندە خەلق ئۈچۈن ئۆزىنىڭ قولىدىن كېلىشىچە تۆھپە قىلىشىنى ئارزۇلىغان. باغداش تورىنى قۇرۇپ. ئاشۇ جەرياندا نۇرغۇنلىغان خەلق ئۈچۈن نۇرغۇنلىغان ياخشى ئىشلارنى قىلغان. مەسىلەن، ئاشۇ كىچىك ھېلىقى مېيىپ قالغان بالىلار ئۈچۈن ئاشۇلارنى قوللىغان ئىلىم ئۆگىنىش ئارزۇلىرىغا ئېرىشتۈرۈش ئۈچۈن نۇرغۇن تۆھپىلەر قوشقان. مەسىلەن، ئىنىمنىڭ بىر خېتى بار ئىكەن، نۇرغۇنلار ساقلاپ قويۇپتۇ ئاركايىپ قىلىپ. ئاشۇ خەتنى مەن كۆردۈم، ئەمما شۇنىڭدا شۇنداق دەپتۇ، مەسىلەن، غۇلجىدىكى مۇشۇ باغداش تورى ئارقىلىق غۇلجىدىكى دېھقانلارنىڭ مىليونلىغان پۇللىرىنى يەتكۈزۈپ بېرىپتۇ. شۇ جەرياندا مەسىلەن كېيىن ئۈرۈمچىدىكى باشلىقلارمۇ ئۇنى كۆرۈپ ئۇنىڭغا نىسبەتەن ياخشى پوزىتسىيەدە ھۆرمەت قىلغانىدى ھەمدە ھازىر مۇشۇنداق ئەھۋالدا بۇرۇن نورمال بولغان ئىشلارنىڭ ھەممىسى جىنايەت بولۇپ قالغان بىر كۈنگە قالدۇقتا ھەمدە ھازىرقى ۋاقىتتىكى ئۇيغۇر رايونى مۇشۇ كۈنگە قالدى ئەمما شۇنداق قىلىپ ۋەتەندىن سىرتتىن بولسۇن ئۇدۇن ئىچىدىن بولسۇن نۇرغۇن ئادەمگە تونۇلغان دەپ قارايمەن شۇ سەۋەبتىن مۇشۇ ئامېرىكىنىڭ گامنى مۇشۇ ئامېرىكىنىڭ

ئىككىنچىسى، بىرسى مېنىڭ ئاشۇ خارۋاردتا ئوقۇغان بىر ھالقا ئوقۇغۇچى بولۇش سۈپىتىم بىلەن خارۋاردنىڭ قانۇن فاكۇلتېتى بىزنىڭ خارۋاردنىڭ ئوقۇغۇچىلىرىغا نىسبەتەن بۇ ھەم ناھايىتى بۇلارغا ئازاب كەپتۇ.
خارۋارد قانۇن ئىنستىتۇتى كىشىلىك ھوقۇق تەشەببۇسچىلىرى تەشكىلاتى ئەكبەر ئەسەت دېلوسىنى مەركەز قىلغان ئاساستا ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلدىن بۇيان ئۇيغۇرلارنىڭ كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىسىنى كۈنتەرتىپكە ئېلىپ كەلمەكتە

ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلدىن بۇيان ئەكبەر ئەسەت توغرۇلۇق كۆپ قېتىم تەشۋىقات ۋە باشقا پائالىيەتلەرنى ئېلىپ بارغانلىقىنى ئالاھىدە تىلغا ئالدى
ھارۋارد قانۇن ئىنستىتۇتى كىشىلىك ھوقۇق تەشەببۇسچىلىرى ئوقۇغۇچىلارنىڭ كىشىلىك ھوقۇق تەشكىلاتى بولۇپ نەزەرىيەنى ئەمەلىيەتكە

ھارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتى قانۇن ئىنستىتۇتىنى پۈتتۈرگەن ئاچىسى رەيھان ئەسەت ئارقىلىق خەۋەر تاپقان بولۇپ ئۇ ۋاقىتتىكى تەشۋىقات خىزمىتىمىز بىر قانچە يىل ئىلگىرى باشلانغان ئىدى ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلدىن بۇيان ئەكبەر ئەسەت توغرۇلۇق كۆپ قېتىم تەشۋىقات پائالىيەتلىرىنى ئۆتكۈزۈپ ئۇ مەسىلىنى كۈن تەرتىپكە ئېلىپ كەلدۇق
رەيھان ئەسەد مۇنداق دەيدۇ ھارۋارد قانۇن ئىنستىتۇتى كىشىلىك ھوقۇق تەشەببۇسچىلىرى تەشكىلاتىدىكى ئوقۇغۇچىلار بىلەن ئىنىم ئارىسىدا ئالاھىدە بىر كۆڭۈل بېغى ھاسىل بولدى ئىنىم ئۇلارغا بىر ئۆرنەك بولدى ئۇلار ئىنىمنىڭ دېلوسى ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنى ۋە خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان باستۇرۇش سىياسىتىنى ياخشى چۈشەندى مەن ئاشۇ ھارۋاردتا ئۇكامنىڭ بېشىغا كەلگەن ئىشلارنى سۆزلىگەنىدىم شۇ چاغدا ئوقۇغۇچىلار ئاڭلىغانىكەن ئۇلار ماڭا مېنىڭ بىلەن ئالاقىلەشتى بىز قانداق ياردەم قىلىمىز دەپ شۇنىڭ بىلەن ئۇكام ئارقىلىق ئۇلار بىر ئۇيغۇر لاردا بوۋاتقان مۇشۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى تونۇغان بولدى. مۇشۇنداق ئۇكامدەك، مەسىلەن، نەچچە يىل بۇرۇن نۇرغۇن ۋاقىتلاردا ئادەملەرنىڭ كۆڭلىدە ئازراق راست ئۇيغۇرلار شۇندامىدۇ دېگەن بىر خىل نېمە بىر سېسپېشېس بولۇپ قالدى. مەسىلەن، گۇمان قىلىپ قالغان ئەھۋال ئاستىدا، مەسىلەن، ئۇكامدەك مۇشۇنداق نېمىلەرنى ئاڭلىغاندىكىن، ئۇكامدەك مۇشۇنداق شۇنداق مۇنەۋۋەر ياشلارنىڭ مۇشۇ يەرگە كىرگەنلىكى ئۇلار ھەقىقەتەنمۇ جۇڭگو ھۆكۈمىتىنىڭ قىلىۋاتقان ئىشلىرىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقتىن دېرەك بەرىدىغىنىنى تېخىمۇ ئېنىق چۈشەندى. شۇ سەۋەبتىن مانا مۇشۇنداق ئۇكامنى ئەكبەرگە ھەم. ئەركىنلىك دېگەن مەخسۇس پروگرامما ھارۋارد ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ ھارۋارد قانۇن فاكۇلتېتىدا چۈشكەن بولدى دەپ قارىسىڭىز دەپ ئاشۇنداق بولغان. ئەمما ئەۋەتكەن رەسىملەردە ئاشۇ ھېلىقى ئۇكامنىڭ رەسىمىنى ئاشۇ ئوقۇغۇچىلار كۆتۈرۈپ مۇشۇ يەتتە يىل بولغان كۈنى مۇشۇ ھارۋاردتا قانۇن فاكۇلتېتىدا ئوقۇغۇچىلار كۆتۈرۈپ يۈرىدۇ. بىز بىر كۈن مۇشۇ ئەكبەردەك ئەگەر بىز ئاشۇ كۈنگە قالساق قانداق بولىدۇ دېگەن مەنىدە. ئىنا ئۇدىن ئەكبەر ئەسەدنىڭ دېلوسى ئارقىلىق ئۇيغۇرلارنىڭ مەسىلىسىنىمۇ كۈن تەرتىپكە ئېلىپ كېلىۋاتقانلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈپ مۇنداق دېدى.
بىز كۆپلىگەن ئىنسان ھەقلىرى پائالىيەتلىرى ئېلىپ باردۇق. ئەكبەر ئەسەدنىڭ دېلوسى شۇلارنىڭ ئىچىدىكى بىرى. دەسلەپتە بۇ ئىشنى رەيھان بىزگە تونۇشتۇرغان بۇ پائالىيەتلىرىمىزنىڭ بىر قىسمى تاراتقۇلارنىڭ دىققىتىنى تارتتى بۇ جەرياندا ھەر خىل كىشىلىك ھوقۇق مەسىلىلىرىنى ئوتتۇرىغا قويدۇق رەيھان بولغاچقا ئەكبەرنىڭ مەسىلىسىنى مۇھىم ئورۇنغا قويۇپ كېلىۋاتىمىز شۇڭا بىز ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ۋە پرېزىدېنت بايدىنغا چاقىرىق قىلىپ ئامېرىكا ھۆكۈمىتىنىڭ تەكلىپى ۋە ياردىمى بىلەن ئامېرىكىغا كەلگەن ئەكبەر ئەسەت مەسىلىسىگە سەل قارىماسلىق ۋە ياردەم قىلىش كېرەكلىكىنى ئېيتتۇق. بىز ئۇيغۇر ئېلىدە مەجبۇرىي ئەمگەك، قىيناش ۋە خالىغانچە تۇتۇپ تۇرۇشلارنىڭ بارلىقىنى بىلىمىز ۋە ئۇلارغىمۇ كۆڭۈل بۆلىمىز. بىز ئەكبەر ئەسەت ئارقىلىق باشقا ئۇيغۇرلارنىڭ مەسىلىسىنىمۇ كۈن تەرتىپكە ئېلىپ كېلىۋاتىمىز. شۇنىڭغا ئىشىنىمەنكى، ئۇيغۇر ئېلىدە يەنە نۇرغۇن كىشىلەر تۇتۇپ كېتىلگەن. شۇڭا مەن ئەكبەر ئەسەت دېلوسىنىڭ ئۇنىڭغا ئوخشاش ئازاب ئوقۇبەت چېكىۋاتقان باشقا كىشىلەرگە مىسالى بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمەن. خارۋارد قانۇن ئىنستىتۇتى كىشىلىك ھوقۇق تەشەببۇسچىلىرى تەشكىلاتى بۇنىڭدىن ئىلگىرىمۇ ئەكبەر ئەسەتنى قويۇپ بېرىش توغرۇلۇق كۆپ قېتىم نامايىشلارنى تەشكىللىگەن ۋە بەلگىلىك تەسىر قوزغىغانىدى خارۋارد قانۇن ئىنستىتۇتى كىشىلىك ھوقۇق تەشەببۇسچىلىرى ئۆتكەن ئايدا ئامېرىكا پرېزىدېنتى جو بايدىنغا مەكتۇپ يوللاپ ئاسىيا تىنچ ئوكيان ئىقتىسادىي ھەمكارلىق مۇنبىرى يىغىنىغا كەلگەن شى جىنپىڭ بىلەن كۆرۈشكەندە ئەكبەر ئەسئەت ۋە ئۇيغۇرلار ھەققىدە گەپ قىلىشنى تەلەپ قىلغان ئۇلار بۇ مەكتۇپتا خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قارىتىلغان باستۇرۇشىنىڭ بې دې تېنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېنىقلىمىسىغا ماس كېلىدىغانلىقى توغرىسىدا ئورتاق تونۇش بارلىقىنى ئەسكەرتىپ مىليونلىغان ئادەمنىڭ ھاياتى خەۋپكە دۇچ كېلىۋاتقان مۇشۇ پەيتلەر دەل بىز ھەرىكەت ئۆتىدىغان پەيتتۇر دېگەن ھەمدە پرېزىدېنت بايدىننى ئەكبەر ئەسئەت ۋە ئۇيغۇرلارنىڭ مەسىلىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇش ئارقىلىق ئۇيغۇر خەلقىنىڭ كىشىلىك ھوقۇقى ۋە ئەركىنلىكىگە كاپالەتلىك قىلىشقا چاقىرغان ئىدى قەدىرلىك رادىيو ئاڭلىغۇچىلار بۇ پروگراممىنى ۋاشىنگتوندىن ئۇيغار تەييارلىدى.
شۋېتسارىيەدە ئۇيغۇر ناۋايچىلىق مەدەنىيىتىنى تەتقىق قىلىۋاتقان دوكتور ئاسپىرانتى لېئو ماييە ئۇيغۇر قولھۈنەرۋەنچىلىك رىسالىلىرىنىڭ ئۇيغۇر مەدەنىيىتىدە تۇتقان ئورنىغا ئالاھىدە دىققەت چېكىدۇ. ئۇنىڭ قارىشىچە، ئۇيغۇر قولھۈنەرۋەنچىلىك رىسالىلىرى سودا ئەخلاقى، شۇنداقلا ئادەم تەربىيەلەش دەستۇرى ھېسابلىنىدۇ. تۆۋەندە دىققىتىڭلار ئىختىيارىي مۇخبىرىمىز ھەبىبۇللا ئىزچىنىڭ لېئو ماييە بىلەن ئېلىپ بارغان بۇ ھەقتىكى سۆھبىتىدە بولسۇن.
چەت ئەلدە ياشاۋاتقان ۋە سۈرگۈندە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار ئۈچۈن نان ۋەتەننىڭ بىر پارچىسى ھېسابلىنىدۇ.
بۈگۈنكى زىيارىتىمىزدە سۆزىنى بۇ جۈملىلەر بىلەن باشلىغان، فرانسىيەلىك ئۇيغۇر نان مەدەنىيىتى تەتقىقاتچىسى، نۆۋەتتە جەنۋە ئۇنىۋېرسىتېتىدا دوكتورلۇق ئاسپىرانتلىقىدا ئوقۇۋاتقان لېئو مايە ئۇيغۇر نان مەدەنىيىتى، ۋە ئۇيغۇر ناۋايچىلىقى توغرىسىدا چوڭقۇر ئىزدىنىش ئېلىپ بارغان ياش تەتقىقاتچىلارنىڭ بىرىدۇر. ئۇ بۈگۈنكى زىيارىتىمىز داۋامىدا ناننىڭ ئۇيغۇرلارنىڭ مۇھاجىرەتتىكى كۈندىلىك ھاياتىدا تۇتقان ئورنى ھەققىدە ئۆز قاراشلىرىنى راۋان ئۇيغۇر تىلى بىلەن بايان قىلدى.
مەن ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلدا شەرقىي تۈركىستانغا قەشقەر ئۈرۈمچىلەرگە بارغان بولساممۇ راستىنى دېسەم ئىككى ھەپتىلام قېلىشىم پۇرسەت چىقتى ھەم جىق نەرسىنى كۆرمىگەن ھەم تىلنىمۇ ئۆگەنمىگەن ئۇيغۇر تىلىنى چەت ئەللەردە ئۆگەنگەن شەرقىي تۈركىستانغا بارغان ۋاقتىمدا جىق نەرسىنى كۆرمىگەن بولساممۇ ھەر مەھەللىدە بىر ناۋايخانا بار ئىكەنلىكىنى، ناۋايلار مەھەللە تۇرمۇشىدا چوڭ بىر ئىجتىمائىي رولىنى ئوينىغانلىقىنى ھېس قىلدىم. ئۇيغۇرلارنىڭ تارىخى ۋە ھازىرقى ۋەزىيىتى توغرىلىق تەتقىقاتنىڭ ئىچىگە كىرگەندىن كېيىن، مەن تېخىمۇ چوڭ بىر رول ئوينايدىغانلىقىنى بىلىۋالدىم. مەن باشتا ئۇيغۇرلاردا ھازىرقى زامان فرانسۇز جەمئىيىتىمىزگە ئوخشاش نان دېگەن بىر كۈندىلىك تۇرمۇشنىڭ بىر پارچىسى ھېسابلىنىدۇ دەپ ئويلىغانتىم. لېكىن ئۇ ھەم توغرا ھەم يەتمەيدۇ دەيلى. چۈنكى نان ئىرقىي قىرغىنچىلىقى سىياسەتلىرى شۇ چوڭ كۆلەمدە تۇتقۇن ۋاقىتلاردا بولۇپمۇ،

بۇنىڭ بىر ئەنئەنىگە ئايلانغانلىقى، رىسالىلەرنىڭ يالغۇز بىر قوليازما ياكى كىتابچىلا ئەمەس، بەلكى ئۇيغۇرلارنىڭ ھۈنەر كەسىپ مەدەنىيىتىدىكى مەخسۇس قائىدە مىزان ئىكەنلىكىنى، شۇنداقلا رىسالىلەرنىڭ ئۇيغۇر سودا ئەخلاقىنىڭ ئۆلچىمى سۈپىتىدە ئۇستاملارنىڭ شاگىرتلارنى تەربىيەلەيدىغان دەستۇرى ئىكەنلىكىنى تەكىتلەپ ئۆتتى.
ئۇيغۇرلاردا ھۈنەر كەسىپ رىسالىلىرى دېگەن بىر قوليازمىنىڭ تۈرى بار. ئۇيغۇر نان مەدەنىيىتى ھەققىدە تەتقىقاتىمنى باشلىغان چاغدا، ناۋايلىق رىسالىسى دېگەن بىر قوليازما ھەققىدە تەتقىقات قىلىشقا باشلىدىم. بۇ قوليازمىدا ناۋايلارنىڭ ھۈنەر، ئەدەب، ئەخلاقىي قائىدىلىرى بىلدۈرىدۇ. ناۋاي ئۇستا ئۇستازلارنىڭ شاگىرتلار بىلەن مۇناسىۋىتىدىكى قائىدىلىرى، مۇھىم بولغان نەرسىلىرىمۇ بىلدۈرىدۇ. يىگىرمىنچى ئەسىرنىڭ ئاخىرىغىچە ئۇيغۇرلارنىڭ ھەر ھۈنەردە رىسالە دېگەن بىر قوليازما بار ئىدى. بۇ قوليازمىلار ھەممىسى ھۈنەرنىڭ تېخنىكىلىرىنى، ھۈنەرنىڭ ئەدەب، ئەخلاقىي قائىدىلىرىنى بىلدۈرىدۇ. مەسىلەن، شاگىرتلار بىلەن قانداق مۇناسىۋەت قۇرۇشى كېرەك، خېرىدارلارغا قانداق مۇئامىلە قىلىش كېرەك، ناۋايلار بولسا تونۇرنىڭ بېشىغا چىققاندا ئالىملارغا، مىسكىن نامراتلارغا، بىكارغا نان بېرىش كېرەك، سەدىكە قىلىش كېرەك.
ئۇيغۇر مىللىتىنىڭ قايغۇسىنى ئۆزىنىڭ قايغۇسى دەپ بىلىدىغان ۋە ئۇلارنىڭ ھازىرقى تەقدىرىدىن قاتتىق ئەندىشە قىلىدىغان لېيو مايې ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ ھەر بىر كىچىك ھالقىسىغىچە قېتىرقىنىپ ئۆگىنىشكە باشلىغان ئىكەن. ئۇ زىيارىتىمىز جەريانىدا. ھەتتا ئۆزىنىڭ تويى بولغاندا ئىستانبۇلدىن مەخسۇس داشقازان ئەكەلدۈرۈپ ئۇيغۇر پولوسى ۋە كاۋاپلىرى بىلەن توي مۇراسىمىنى ئۆتكۈزگەنلىكىنى تەكىتلەپ ئۆتتى.
مەن ئۇيغۇر ناۋايلىقىلام ئەمەس، ئۇيغۇر مەدەنىيىتىگە قىزىقىمەن. ئۇيغۇر مەدەنىيىتى مەن ۋە ئۆيدىكىلەرگە قانداق تەسىر قالدۇردى دېسىڭىز، بۇلتۇر توي قىلغانمەن. بىزنىڭ توي مۇراسىمىدە داشقازاندا بىر ئۇيغۇر دوستۇم ئالتمىش كىشىلىك پولۇ ئالتمىش كىشىلىك كاۋاپ قىلدى. مېھمانلىرىمىز بەك ھەيران قالدى. بۇ ئۇيغۇر مەدەنىيىتىمىزنىڭ بىزگە قالدۇرغان بىر ياخشى بىر تەسىرى بولدى.
لېيو ئەپەندى ئاخىرىدا يەنە چەت ئەلدە ئۇيغۇر ناۋايلىقىنى ساقلاپ قېلىش ۋە ئۇيغۇر نانلىرىنى خەلقئارا بازارغا يۈزلەندۈرۈش ھەققىدە ئۆزىنىڭ بىر قىسىم كۆز قاراشلىرى ۋە تەۋسىيەلىرىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ئۆتتى.
چەت ئەلدە ياشاۋاتقان ناۋاي ئۇستالار نان مەدەنىيىتىنى ساقلاپ قېلىش ئۈچۈن، ئۇيغۇر نانىنى خەلقئارا بازارغا يۈزلەندۈرۈش ئۈچۈن نېمىلەرنى قىلىش كېرەكلىكىنى مەندىن ياخشى بىلىدۇ. ناۋايلىقنى چوڭ بىر ھۈنەر دەپ تۇرۇش كېرەك. بولۇپمۇ ئاتا ئانىلار بولسا، ئەي بالام، مەكتەپتە ئوقۇمىساڭ ناۋاي بولىسەن دېگەن گەپنى چوقۇم قىلماسلىق كېرەك. نېمىشقا دېگەندە، پادىشاھلىقتىن يىقىلساڭ ناۋاي بول دېگەن بىر ماقال تەمسىل بار. ئۇ ماقال تەمسىل ناۋايلارنىڭ جەمئىيەتتە قانداق مۇھىم بىر رول ئوينايدىغانلىقىنى ئىسپاتلايدۇ. چەت ئەلدە چوڭ بولغان ئۇيغۇر بالىلار ئۇيغۇر ناۋايلىقىنى ھەم چوڭ ھەم مۇھىم بىر ھۈنەر دەپ بىلىشى كېرەك. چۈنكى ھېسابتا ياۋروپادا، ئامېرىكادا ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار تەتىل ۋاقىتلاردا نېمىشقا ئۇدۇل ئىستانبۇلغا بارىدۇ؟ سەۋەبلەر كۆپ. سەۋەبلەردىن بىرى شۇكىم، ناۋاينىڭ قولىدىن نان، ئاشپەز قولىدىن لەغمەن، پولۇ، ئۆپكە ھېسىپ، سامسىپەز قولىدىن سامسا يېگىلى بولىدۇ. ۋە بۇ تاماقلار چېتىلدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ۋەتەننىڭ چوڭ بىر پارچىسى ھېسابلىنىدۇ دەپ قارايمەن. ھۈنەرۋەنلەرنىڭ بىلىملىرىنى ۋە رولىنى چوڭ بىلىش كېرەك. ئۆزىگە ئۇيغۇرچە شىرەلى دەپ ئىسىم قويۇۋالغان دوكتورانت لېيو مايې ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر نان مەدەنىيىتى ۋە ئۇيغۇر ناۋايچىلىق ھەققىدىكى ئىزدىنىشلىرىنى، شۇنداقلا ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ نۆۋەتتە كوممۇنىست. خىتاي ھاكىمىيىتى تەرىپىدىن ۋەيران قىلىنىشىغا قارىتا كۈچلۈك ئەندىشىلىرىنى ئاڭلارمەنلەر بىلەن ئورتاقلاشتى. خىتاي دائىرىلىرى ئىككى مىڭ ئون ئالتىنچى يىلىدىن ئېتىبارەن شەرقىي تۈركىستاندا يۈرگۈزۈۋاتقان چوڭ كۆلەمدە تۇتقۇن ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقى، نان تارىخىنى خىتايچىلاشتۇرۇشى، ھەتتا نان گىرۋىكىنى قىزىل بوياق قىلىپ، يۈزىگە خىتايچە خەت يېزىشى ئارقىلىق خىتاي دائىرىلىرى ھەم مەدەنىيەت جەھەتتىن، ھەم مۇستەملىكىچىلىك جەھەتتىن ئۇيغۇر نان مەدەنىيىتى ۋە ناۋايلىق بىلىملىرىنى ئىگىلىۋېلىشكە تىرىشىۋاتقان دېيىشكە توغرا كېلىدۇ. بۇ پىكرىمنى ياخشىراق چۈشەندۈرۈش ئۈچۈن ئۆز دۆلىتىمنىڭ، يەنى، فرانسىيەنىڭ ئالجىرىيە دېگەن دۆلەتنى يۈز ئوتتۇز ئىككى يىل مۇستەملىكە قىلغان تارىخ جەرياننى سېلىشتۇرۇشنىڭ مەقسىتىم شەرقىي تۈركىستاندا بولۇۋاتقان نان سىياسەتلىرى مۇستەملىكىچىلىك تارىخىي بىر جەريان بولۇپ مەدەنىيەت جەھەتتىن ئىگىۋېلىش سۈپىتىدە ناھايىتى ئېغىر بىر تاجاۋۇز ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلاش ئىدى. بىز ئۇنىڭغا ئۇيغۇر خەلقى، جۈملىدىن ئۇيغۇر ئاڭلارمەنلەر نامىدىن رەھمىتىمىزنى بىلدۈرۈپ، زىيارىتىمىزنى ئاخىرلاشتۇردۇق. بۇ پروگرامنى شىۋېتسارىيەدىن ھەبىبۇللا ئىزچى تەييارلىدى.

You've been listening to Radio Free Asia.